ກຳນົດການເຕົ້າໂຮມກັນທັງໝົດທີ່ມີຢູ່ ແລະ ກົດເກນ 100/300 ຖືກຍົກຖອນໄປແລ້ວ ການເຕົ້າໂຮມກັນຖືກບົ່ງຊີ້ເອົາເທົ່ານັ້ນ ກົດເກນສອງຕາຕະລາງແມັດສຳລັບພະນັກງານໃນບ່ອນຕ່າງໆທີ່ມີລູກຄ້າຫຼາຍກວ່າ 500 ຄົນ ຍົກເລີກການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆກ່ຽວກັບກິດຈະການທີ່ມີບ່ອນນັ່ງໃນຮ້ານອາຫານ ແລະ ພັບ ບໍ່ຕ້ອງບັນທຶກລາຍລະອຽດຂອງລູກຄ້າໃນຮ້ານອາຫານ ຮ້ານກາເຟ ແລະ ບາ ບ່ອນສະແດງທີ່ມີບ່ອນນັ່ງຖືກອະນຸຍາດ ໃຫ້ບ່ອນເຊັ່ນ Concert Hall Live Music Venue ບາ ພັບ ແລະ ໄນຄລັບ ກາຊີໂນ ເປີດຂຶ້ນໃໝ່ແລ້ວ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງຊົ່ວຄາວກ່ຽວກັບການຕ້ອງຫ້າມສຳລັບການເດີນທາງຂອງ Western Australia ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 17 ກໍລະກະດາປີນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ໃຜໆ ເຂົ້າໄປ Western Australia ທີ່ມາຈາກ ຫຼື ເດີນທາງຜ່ານ Victoria ໃນໄລຍະ 14 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ ຈະໄດ້ແຍກໂຕ Quarantine ຢູ່ໃນໂຮງແຮມ ໂດຍເສຍຄ່າໂດຍຕົນເອງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ການເດີນທາງແມ່ນກະທຳໄດ້ທົ່ວ Western Australia ຮ່ວມດ້ວຍເຂດ Kimberley ການເຂົ້າໄປຊຸມຊົນ ຄົນ Aboriginal ຍັງຖືກຕ້ອງຫ້າມຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່ ສຳລັບລັດ Tasmania ຊາຍແດນ Tasmania ຈະປິດຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ຈົນຮອດວັນທີ 31 ກໍລະກະດາ 2020 State of Emergency ຂອງລັດ Tasmania ຖືກຕໍ່ຍາວອອກຈົນຮອດວັນທີ 31 ສິງຫາ ປີ 2020 ຄົນ Victoria ແລະ ໃຜໆທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນລັດ Tasmania ທີ່ຢູ່ ໃນລັດ Victoria ໃນໄລຍະ 14 ມື້ກ່ອນການເດີນທາງ ບໍ່ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄປຍັງ Tasmania ແລະ ຈະຖືກຕ່າວຄືນໂດຍຜູ້ກ່ຽວເປັນຜູ້ຈ່າຍຄ່າຕ່າງໆໂດຍຕົນເອງເມື່ອໄປຮອດໄປເຖິງ Tasmania ຄົນ Tasmania ທີ່ໄປຢູ່ Victoria ໃນໄລຍະ 14 ມື້ກ່ອນການ ເດີນທາງສາມາດກັບຄືນບ້ານໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງແຍກໂຕຄວາຣັນຕີນຢູ່ໃນໂຮງແຮມທີ່ລັດຖະບານບົ່ງໄວ້ເປັນເວລາ 14 ມື້ ຄົນເດີນທາງທຸກໆຄົນທີ່ມາຈາກການເດີນທາງຜ່ານ Transit ທີ່ສະໜາມບິນ Tullamarine ຈະຕ້ອງຄວາຣັນຕີນ ຢູ່ໃນໂຮງແຮມຂອງລັດຖະບານ 14 ມື້ ຄົນ Victoria ສາມາດຮ້ອງຂໍເອົາການຍົກເວັ້ນສຳລັບຄວາມສົງສານກັນໄດ້ ເພື່ອໄປຍັງ Tasmania ແຕ່ການຍົກເວັ້ນນີ້ຄົງຈະບໍ່ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ໃນໄລຍະສັ້ນ ໃຜໆຈະເດີນທາງໄປຍັງ Tasmania ຈ າກບ່ອນອື່ນໆຂອງປະເທດ Australia ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ຈຳຕ້ອງລົງທະບຽນຜ່ານທາງອອນລາຍໃໝ່ ທີ່ຮຽກວ່າ G2G Pass ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ www.g2gpass.com.au ກ່ອນທີ່ຈະຍື່ນການຮ້ອງຂໍເອົາໃບອະນຸຍາດ

ຈຳຕ້ອງຖືກນຳເຂົ້າຄວາຣັນທີນທີ່ມີການຄວບຄຸມ ຢູ່ທີ່ບ່ອນຄວາຣັນທີນທີ່ຮຽກວ່າ Howard Spring ແລະ ຖືກເກັບຄ່າ 2,500 ໂດລາ ການຊີ້ຂາດສຳລັບລັດ Victoria ແມ່ນສຳລັບຕະຫຼອດໄປ ຍ້ອນທີ່ Northern Territory ເປີດຊາຍແດນທຸກຫົນແຫ່ງແກ່ Australia ໃນວັ ນທີ 17 ກໍລະກະດາ 2020 ແມ່ນຕະຫຼອດໄປ ມີຕຳຫຼວດ Northern Territory ຢູ່ຕາມຊາຍແດນຂອງ Northern Territory ທຸກຫົນແຫ່ງ ແລະ ຕາມສະໜາມບິນ ບ່ອນທີ່ຖືກບົ່ງບອກເປັນ Biosecurity ເປີດຄືນແລ້ວ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ຖືກປິດໄວ້ຍ້ອນລະດູການ Park ແລະ Reserve ຈະເປີດ ແລະ ເຂົ້າໄປໄດ້ໂດຍຄົນຂອງ Northern Territory ສະຖານະການການເຂົ້າໄປໃນພາກໃນລັດ Northern Territory ປ່ຽນແປງໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ

ຈະຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີໃບຍົກເວັ້ນ ຄົນທີ່ຢູ່ກິນໃນ ACT ສາມາດກັບຄືນ ACT ໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງ Quarantine 14 ມື້ ພາຍຫຼັງທີ່ມາຈາກລັດ Victoria ແລະ ຈຳຕ້ອງແຈ້ງບອກສາທາລະນະສຸກ ACT ລ່ວງໜ້າກ່ອນ ເຖິງ https ຈ້ຳສອງເມັ ດ ຂີດທັບ ຂີດທັບ ACT redcap.act.gov.au ຂີດທັບ redcap ຂີດທັບ surveys ຂີດທັບ question mark s equal jjh x mhh 3 kv ການເຕົ້າໂຮມກັນໃນລັດ ACT ບໍ່ມີກົດເກນຈຳກັດໃນການຢ້ຽມຢາມບ້ານເຮືອນຂອງກັນ ແລະ ກັນ ການເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະຊົນ ມີ ກຳນົດໃຫ້ 100 ຄົນ ໜຶ່ງຄົນຕໍ່ສີ່ຕາຕະລາງແມັດ ສຳລັບໃນ ແລະ ນອກບ້ານເຮືອນ ຮ່ວມດ້ວຍສຳລັບຊາປະນະກິດສົບ ບ່ອນທີ່ນ້ອຍກວ່າຈະຮັບໄດ້ແຕ່ 25 ຄົນ ຫຼື ໜຶ່ງຄົນຕໍ່ສີ່ຕາຕະລາງແມັດ ໃຫ້ຄົ້ນຫາ cautious ຂີດ step ຂີດ in ຂີດ ACT ຂີດ COVID ຂີດ 19 ຂີດ risk ຂີດ restriction ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມ ໃຫ້ຄົ້ນຫາ groups ຂີດ and ຂີດ gatherings ກິລາແບບແຕະຕ້ອງກັນໂດຍເຕັມສ່ວນ ຮ່ວມດ້ວຍເຕັ້ນລຳ ມວຍປ້ອງກັນໂຕ ສາມາດເລີ່ມຂຶ້ນໄດ້ແລ້ວ ໂດຍມີແຜນການ COVID Safe Environment ຫຼື COVID Safety Plan ການແຂ່ງ ຂັນກິລາ ແລະ ຄະນະລອຍນ້ຳ ເລີ່ມຂຶ້ນໄດ້ຕາມຈຳນວນສູງສຸດ ສຳລັບສະລອຍນ້ຳ ເລນການລອຍນ້ຳ ແມ່ນບໍ່ມີກຳນົດຈຳນວນຕໍ່ເລນຕ່າງໆ ຄວາມແນະນຳສຳລັບທຸລະກິດໃນ ACT ໃຫ້ເບິ່ງ www.covid19.act.gov.au ຂີດທັບ resources ສຳລັບການເ ຕົ້າໂຮມກັນໃນຂະແໜງຮັບແຂກຮັບຄົນ hospitality ແມ່ນວ່າຮ້ານກາເຟ ຮ້ານອາຫານ ບາ ພັບ ແລະ ຄລັບ ຈະກະທຳໄດ້ສຳລັບ 100 ຄົນ ສຳລັບໃນ ແລະ ນອກຕຶກເຮືອນ ຫຼືວ່າໜຶ່ງຄົນຕໍ່ສີ່ຕາຕະລາງແມັດ ຈຳນວນດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ເ ອົາພະນັກງານເຂົ້າໃສ່ນຳ ບາ ພັບ ແລະ ຄລັບ ສາມາດບໍລິການສຸລາແກ່ລູກຄ້າທີ່ນັ່ງຢູ່ເປັນຄະນະ 10 ຄົນ ຕໍ່ບຸກກິ້ງ ຫຼື ໂຕະ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສີບອາຫານ ການຝຶກຫັດກິລາແບບແຕະຕ້ອງກັນເຕັມສ່ວນ ເຕັ້ນລຳ ແລະ ມວຍ ປ້ອງກັນໂຕ ບັດນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ກະທຳໄດ້ ບ່ອນເຄົາລົບບູຊາຕ່າງໆ ແລະ ພິທີທາງສາສະໜາ ໂຮງພາບພະຍົນ ແລະ ໂຮງໜັງ ສູນກາງບ່ອນຫຼິ້ນໃນ ແລະ ນອກຕຶກ ອາເຄດ ແລະ Play Centre Gym Health Club Fitness Dance ສະລອຍນ້ຳ ກິລາຊຸມຊົນ ກິດຈະການກິລາທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນ Choir ວົງດົນຕີ Orchestra ກິດຈະການຮັບໃຊ້ສ່ວນໂຕ ດັ່ງ ຮ້ານເສີມສວຍ ຮ້ານເລັບ ຮ້ານສັກເມິກ ໂຮງນວດ ແລະ ອື່ນໆ Caravan Park Camping Ground ແລະ ບ່ອນແຄມປິງ ເປີດໄດ້ ໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດເກນໜຶ່ງຄົນຕໍ່ສີ່ຕ າຕະລາງແມັດ ສຳລັບເຖິງ 100 ຄົນ ໂດຍໄລ່ພະນັກງານເຂົ້າໃສ່ນຳ ກິດຈະການສາທາລະນະສຸກ ການປ້ອງກັນໃນລັດ ACT ວິທີການໃໝ່ສຳລັບກວດ Digital Screening ມີໄວ້ບໍລິການເພື່ອຊິຄາດວ່າ ມັນປອດໄພຫຼືບໍ່ສຳລັບຄົນທີ່ຈະເ ຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ສຸຂະພາບ ມັນມີການໃຫ້ຕອບຄຳຖາມອັນງ່າຍໆຈຳນວນໜຶ່ງ ທິກສີໃບໄມ້ ຫຼື ກາກະບາດສີແດງ ຈະບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າມັນປອດໄພຫຼືບໍ່ທີ່ຈະເຂົ້າໄປ ໃຫ້ເບິ່ງ https ຈ້ຳສອງເມັດ ຂີດທັບ ຂີດທັບ screening.covid19.act.gov.au ຂີດທັບ ສຳລັບສູນກາງສຸຂະພາບ ມີຂໍ້ຕ້ອງຫ້າມສຳລັບຄົນທີ່ຈະເຂົ້າໄປຫາ ເຂົ້າໄດ້ໜຶ່ງຄົນສຳລັບຕໍ່ແຕ່ລະຄົນເຈັບຄົນປ່ວຍ ພໍ່ ຫຼື ແມ່ ຜູ້ປົກຄອງດູແລຄົນດຽວ ເຂົ້າໄປຫາເດັກນ້ອຍອ່ອນ ຫຼື ເດັກໆທີ່ຖືກຮັບເຂົ້າປິ່ນປົວ ກາ ນສຶກສາໃນລັດ ACT ນັກຮຽນຂອງການຮຽນທຸກຂັ້ນໃນໂຮງຮຽນຫຼວງກັບຄືນໄປຮຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນແລ້ວ ACT ເປັນລັດແລກ ທີ່ນັກຮຽນຕ່າງປະເທດກັບຄືນມາໃໝ່ໃນເດືອນກໍລະກະດາ 2020 ຕາມຂັ້ນຂອງລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາເລຍ ສຳລັບນັກຮຽນຕ່າງປະເທດກັບຄືນເຂົ້າໂຮງຮຽນ